ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ
ໂລກນີ້ທັງໂລກຍັງມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈຢູ່ຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງທີ່ຈະມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃດ ທີ່ໄດ້ຜົນດີ ແຕ່ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກບອກເຕືອນວ່າ ຢາວັກຊີນນັ້ນອາດບໍ່ມີໄວ້ສຳລັບປະຊາຊົນຕ່ າງໆນານາຂອງໂລກນີ້ ເລື່ອງນີ້ມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກນີ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ ຕໍ່ແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ ຕົນຢາກໃຫ້ ມີການເຮັດມີການສ້າງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຈະມີໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກໆຄົນໃນໂລກນີ້ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ມີຢູກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃດໆເທື່ອທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນຂັ້ນໂລກ ແຕ່ກໍມີຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນສຸດທ້ າຍຂອງການທົດລອງຕ່າງໆເບິ່ງຢູ່ Soumya Swaminathan ຜູ້ນຳນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ We need more vaccines uh, we need the follow up we need to know which ones you know some vaccines may work better in some populations like the the older people generally you know have a less robust immune response so there are certain kinds of vaccines which which work better in elder people there are certain kinds which are safer to use in pregnant women So you be need a variety of vaccines and it's possible that some of the vaccines will have longer protection than others ຈຸດເປົ້າໝາຍຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ແມ່ນໃຫ້ທຸກປະເທດໃນໂລກນີ້ ສາມາດສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 20 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງຂ ອງແຕ່ລະປະເທດພາຍໃນປີ 2021 ຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບຢູໂຣບລາຍງານວ່າ ມີຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ ຕໍ່ແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍທີ່ມີ 261 ຄົນຕາຍໃນມື້ດຽວ ກະທັ້ງທີ່ວ່າປິດລັອກດາວ ບາງຫົນແຫ່ງໄວ້ກໍຕາມແຕ່ ແຕ່ວັນທີ 2 ເດືອນ 11 ສາກົນຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ການປິດລັອກດາວສຸກເສີນຂຶ້ນນັ້ນ ມີເຊັ່ນປິດຮ້ານອາຫານ ຈິມ ແລະ ໂຮງຕ່າງໆນານາ ນີ້ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີກໍ ລະນີທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ການມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ໂຮງພະຍາບານບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວດູແລຄົນເຈັບຄົນປ່ວຍໄດ້ ຍ້ອນການທີ່ຢູໂຣບມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນມາກມາຍນັ້ນ ແລະ ການມີລັອກດາວ ຕ່າງໆນານາ ກໍພາໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນອັນສຳຄັນໃສ່ເສດຖະກິດຕ່າງໆນານາຂອງບັນດາປະເທດຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບຢູໂຣບ ຍານາງ Christine Lagarde ຜູ້ນຳຂອງທະນາຄານ European Central Bank Regrettably

ຈະເປັນການທ້າທາຍ ກະທັ້ງທີ່ມີຄວາມແນ່ນອກແນ່ໃຈກັບການຈະຜະລິດຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃດກໍຕາມ ປະເທດກຣີສ ບັດນີ້ກໍຕ້ອງຫ້າມການອອກບ້ານອອກເຮືອນແລ້ວ ຄືມີເຄີຟິວ ເພາະກຣີສຍັງມີຄົນເປັນໂຄວິດ -19 ຫຼາຍຂຶ້ນເມືອໜ້າຢູ່ ກະທັ້ງທີ່ ມີລັອກດາວຢູ່ກໍຕາມແຕ່ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດສະວີເດັນກໍຈະຕ້ອງຫ້າມການຂາຍສຸລາຢູ່ຕາມບາຕ່າງໆ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໄນຄລັບ ພາຍຫຼັງ 10 ໂມງຄ່ຳ ນີ້ກໍເພາະເພື່ອກ ານຕໍ່ສູ້ການແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍໂຕຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັ້ນເອງ ສະວີເດັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ປ່ຽນແປງວິທີການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ກະທັ້ງທີ່ມີຄົນຕາຍຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າ

ທ່ານເວົ້າວ່າການປຶກສາຫາລືກັນນັ້ນ ເຈາະຈົງໃສ່ຜົນສະທ້ອນຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດ ດຣ ວັນດານ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ປະເທດອິນເດຍຕໍ່ສູ້ວິກິດໂຄວິດ-19 ແບບໃດ ຄົນໃນປະເທດອິນເດຍຕ າຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແລ້ວເຖິງ 127,571 ລາຍ ທ່ານເວົ້າວ່າ Starting with early screening and isolation of passengers, imposing lockdowns

ແລະ ປ່ຽນໄປຕາມການແຜ່ຜາຍຂອງພະຍາດນັ້ນ ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍຈົດຈຳໄວ້ຕະຫຼອດວ່າ ປະເທດອິນເດຍມີພົນລະເມືອງມາກມາຍ ອົງການຈັດຕັ້ງ Pan American Health Organization ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດອາເມລິກາມີຄົນເ ປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າ 150,000 ລາຍ ໃນແຕ່ພຽງແຕ່ສັບປະດາດຽວເທົ່ານັ້ນ ຄືກ່ອນນີ້ ໃນເດືອນເມສາ 2020 ສະຫະລັດອາເມລິກາມີຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເຖິງປະມານ 2,200 ຄົນຕໍ່ມື້ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງບາງຜູ້ບາງຄົນກະວ່າ ຈຳນວນຄົນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ພາຍໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ຈະມີເຖິງປະມານ 400,000 ຄົນ ຈາກດຽວນີ້ທີ່ມີເຖິງ 240,000 ຄົນແລ້ວ ລັດ Wisconsin ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເປັນລັດໜຶ່ງທີ່ປະສົບກັບການລະບາ ດຂອງໂຄວິດ-19 Tony Evers ເຈົ້າແຂວງຂອງລັດ

ປະກາດແຜນການຕ່າງໆອອກມາແລ້ວ ສຳລັບການເດີນທາງໂດຍທາງອາກາດ ແລະ ທາງການສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເວົ້າວ່າ ຕົນຫວັງວ່າປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຈະຫຼີກລ່ຽງໂຄວິດ-19 ຮອບສອງໄ ດ້ ປະເທດວານູອາຕູ ທີ່ເປັນປະເທດໜຶ່ງໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ທີ່ເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກໍມີຄົນແລກໆຄົນໜຶ່ງເປັນໂຄວິດ-19 ຢ່າລືມວ່າໂຄວິດ-19 ເລີ່ມຂຶ້ນມາຈາກຫ້ອງວິທ ະຍາສາດໃນນະຄອນວູຮານ ຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລ້ວຫຼຸດຕີນຫຼຸດມື ຄວບຄຸມກຳມັນໄວ້ບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມັນບິນໄປທົ່ວໂລກນີ້ ເປັນພະຍາດອັນຮ້າຍແຮງລະບາດຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ໂລກນີ້ບໍ່ເຄີຍເ ຫັນມີມາກ່ອນຈັກເທື່ອເປັນປະຫວັດການ